ທ່ານສົມດີ ດັ່ງເດີມ ຂ່າວໆນີ້ກະຕ່າວຮວນມາເຖິງອີກແລ້ວ ແລະ ມັນກະມີຂ່າວໆ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສົນໃຈ ສາມຢ່າງນີ້ນະ ທີ່ວ່າກ່ອນອື່ນໝົດນີ້ ຂໍໃຫ້ທ່ານລາຍງານໃຫ້ຊາບແດ່ທີ່ວ່າ ບໍລິສັດຈີນ ຫຼືວ່າ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ຕຽມຈະມອບໝາຍຖະໜົນ ເສັ້ນທາງບໍ່ແກ້ວຫາຫຼວງພະບາງ ໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວນີ້ນະ ອັນ ອັນນີ້ມັນເປັນແນວໃດເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ກະຫວ່າງ ໄວໆນີ້ເນາະ ທາງພັນເອກ ວິດອນ ບຸດດາວົງ ຜູ້ບັນຊາການແຂວງບໍ່ແກ້ວ ທ່ານ ອິນປອນ ແກ້ວດາວົງ ຮອງເຈົ້າເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ກະໄດ້ນຳຄະນະລົງພື້ນທີ່ຕວດສອບຖະໜົນລຽບແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມຕອນເໜືອ ຈາ ກບ້ານມອມ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ໄປເຖິງບ້ານຫ້ວຍໄຂ່ ໄລຍະທາງ 22.43 ກິໂລແມັດ ຫຼັງສ້າງແລ້ວ ແລ້ວກະຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການຕຽມການສົ່ງມອບ ໃຫ້ກັບທາງລັດຖະບານລາວ ໂດຍຖະໜົນສາຍນີ້ກໍເປັນເສັ້ນທາງຍຸ ດທະສາດທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນທາງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ກໍເປັນເສັ້ນທາງສຳລັບທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດໃຊ້ດູແລຮັກສາຄວາມສະຫງົບຕາມເຂດແດນຕາມຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ທີ່ເປັນເສັ້ນເຂດແດນລະຫວ່າ ງລາວກັບເມືອງທ່າຂີ້ເຫຼັກ ລັດສານຂອງພະມ້າ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງມີບົດບາດສຳຄັນສຳລັບການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການເດີນທາງຂອງປະຊາຊົນຈາກເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງໄປເມືອງເມິງ ທີ່ມີເສັ້ນທາງຕໍ່ໄປເຖິງເ ມືອງ ເມືອງລອງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກຫຼາຍຂຶ້ນ ຖະໜົນລຽບນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມສາຍນີ້ກໍເລີ່ມສ້າງມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 22 ມີນາ 2017 ກໍເປັນຖະໜົນລາດຢາງແອັດຟານ 2 ເລນ ກວ້າງ 6 ແມັດ ບວກກັບໄຫຼ່ທ າງທັງ 2 ຂ້າງ ຂ້າງລະເຄິ່ງແມັດເນາະ ກໍມີຮ່ອງລະບາຍນ້ຳ 2 ຂ້າງທາງນຳ ວົງເງິນກໍ່ສ້າງກະຢູ່ທີ່ 155.48 ລ້ານຢວນ ຖ້າເປັນເງິນໄທກໍຢູ່ທີ່ 700 ກວ່າລ້ານບາດ ກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຈີນທັງໝົດເ ນາະ ເສັ້ນທາງທີ່ທ່ານລາຍງານທີ່ວ່າກຳລັງຕຽມຈະມອບໃຫ້ທາງການລາວນີ້ນະ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນເສັ້ນທາງໃໝ່ເລາະຕາມຊາຍແດນແຖວຊຽງແສນພຸ້ນ ໄປເມືອງນັ້ນເມືອງນີ້ ຂຶ້ນໄປຫາຫຼວງນ້ຳທາບໍ ຫຼືວ່າແ ນວໃດເນາະ ອັນນີ້ຖ້າເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ເບິ່ງຂໍ້ມູນນະ ໜ້າຊິເປັນທາງເສັ້ນໃໝ່ທີ່ທາງ ທາງການຈີນ ໄດ້ຕັດເສັ້ນທາງໃໝ່ຕາມລຽບແມ່ນ້ຳຂອງເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄິດວ່າຈັ່ງຊັ້ນລະ ເພາະວ່າເສັ້ນທາງເກົ່າມັນກ ະໃຊ້ໄດ້ຢູ່ ເປັນ ເປັນຫຍັງຊິໄປສ້າງໃໝ່ ມັນຄົງແມ່ນທີ່ວ່າ ມັນອອກມາຈາກແຖວຊຽງແສນພຸ້ນ ແລ້ວກໍເລາະໄປຕາມຊາຍແດນພາກເໜືອຂອງລາວ ແລ້ວກໍຂຶ້ນໄປຮອດເມືອງນັ້ນເມືອງນີ້ ໄປຮອດຫຼວງນ້ຳທາ ອັ ນນີ້ມັນອາດຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ແລ້ວ ເມື່ອກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວຫັ້ນ ປູຢາງອັສຟານນີ້ ມັນ ມັນແມ່ນອັສຟານແທ້ບໍ ເພາະວ່າ ຢາງໝາກຕອຍອັສຟານນີ້ ມັນ ມັນແພງໃດ໋ ແລ້ວກະໝົດໂລກນີ້ ກະມີແຕ່ສອງສ າມປະເທດນີ້ປະດິດໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງ ນ້ຳມັນປະເທດຊາອຸດີອາຣາເບຍເທົ່ານັ້ນ ທີ່ວ່າມາກັ່ນຕອງ ແລ້ວມາ ມາເຮັດອັສຟານໄດ້ ມັນບໍ່ແມ່ນຢາງໝາກຕອຍທຳມະດາຊື່ໆບໍ ອັນນີ້ ກະຖ້າເປັນ Asphalt ໃນປະເທດໄທ ກະເ ອີ້ນວ່າເປັນຢາງໝາກຕອຍນີ້ແຫຼະ ເພາະວ່າໃນປະເທດໄທ ຫຼືວ່າລາວ ຕອນນີ້ກະຖ້າມັນເປັນຖະໜົນໄລຍະທາງໄກໆຍາວໆນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ກະຊິເປັນທາງຢາງໝາກຕອຍ Asphalt ນີ້ລະ ອື ເພາະວ່າຢາງໝາກຕອຍນີ້ ຄືຂ້ າພະເຈົ້າອະທິບາຍວ່າງກີ້ລະ ອັສຟານນີ້ມັນແພງ ແລ້ວມັນກໍດີ ແລ້ວຂະເຈົ້າໃຊ້ເຮັດສະໜາມບິນ ເພາະວ່າເຮືອບິນຂຶ້ນໆລົງໆ ເຮືອບິນຂຶ້ນໆລົງໆ ແລ້ວອາຍພົ່ນ ອາຍຮ້ອນ ອອກມາຈາກຈັກຫັ້ນ ມັນສີດໃສ່ຢາງໝ າກຕອຍຫັ້ນ ແລ້ວອັສຟານນີ້ມັນທົນທານໄດ້ ຄັນແມ່ນຢາງໝາກຕອຍທຳມະດາ ລະເປື່ອຍເລະໄປເລີຍຊັ້ນນະ ອັນນັ້ນ ອັນນີ້ຄືສິແມ່ນຢາງໝາກຕອຍຊື່ໆລະ ແຕ່ວ່າໄປເອີ້ນກັນວ່າແມ່ນອັສຟານ ຄົງຈະບໍ່ແມ່ນອັສຟ ານ ຄັນເອົາອັສຟານມາເຮັດນີ້ ມັນ ມັນແພງຫຼາຍ ສ້າງບໍ່ໄດ້ດອກ ວ່າຊັ້ນເນາະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າຕຽມຕົວສິມອບໃຫ້ນີ້ນະ ແມ່ນ ແມ່ນສິມອບໃຫ້ໃນມື້ໃດເນາະ ອັນນີ້ຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເນາະ ວ່າສິມອບໃຫ້ມື້ໃດ ແຕ່ຄາດວ່າສິມອບໃຫ້ໄວໆນີ້ ເພາະວ່າ ຕອນນີ້ມີການສ້າງເສັດແລ້ວ ສ້າງ ຢູ່ລະຫວ່າງການໄປຕວດສອບຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການລາວ ແລ້ວກະທາງບໍລິສັດ ທາງຂອງ ຂອງຈີນນີ້ກໍສິເອົາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ເຫຼືອນີ້ ປ ະມານ 3-4 ຄົນ ຢູ່ປະຈຳໃນຖະໜົນເສັ້ນນີ້ ເພື່ອທີ່ຈະດູແລຖະໜົນສາຍນີ້ຈົນກວ່າສິໝົດສັນຍາ ອັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງ ອັນ ເສັ້ນທາງນີ້ນະ ແມ່ນໆ ແມ່ນຈີນມາສ້າງ ແມ່ນໆ ແມ່ນຈີນລົງທຶນບໍ ຫຼືວ່າແນວໃດ ອັນນີ້ເປັນຈີນລົງທຶ ນທັງໝົດ ສ້າງໃຫ້ຟຣີຈັ່ງຊີ້ ໂອ ສ້າງໃຫ້ຟຣີອີກຊະດ້ວຍ ແມ່ນ ກະຄື ອາ ຈີນສະໜັບສະໜູນທັງເງິນ ທັງ ທັງແຮງງານເນາະ ລະກະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ມາຄວບຄຸມການກໍ່ສ້າງ ມື້ກີ້ນີ້ທ່ານເວົ້າວ່າສ້າງໃຫ້ຟຣີນີ້ ມັນ ມັນເປັນໄ ປບໍ່ໄດ້ເດ້ ໃນໂລກນີ້ມັນບໍ່ມີຂອງຟຣີເດ້ ມັນ ມັນຕ້ອງມີແນວໃດຢູ່ເບື້ອງຫຼອກເບື້ອງຫຼັງນີ້ ເຮົາຮູ້ບໍວ່າເຂົາເຈົ້າສ້າງໃຫ້ນີ້ ມັນ ມັນ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຫຍັງແດ່ ຮູ້ບໍເນາະ ຂ່າວນີ້ກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງການແ ລກປ່ຽນເນາະ ວ່າ ອາ ຫຼັງຈາກທີ່ທາງການຈີນສ້າງໃຫ້ແລ້ວນີ້ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກຈີນ ລະກະເລື່ອງຂອງວິສະວະ ວິສະວະກອນຄວບຄຸມດູແລ ໃນເລື່ອງຂອງຜົນຕອບແທນໂຕນັ້ນ ກະ ກະບໍ່ ໄດ້ ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ອື ມັນ ມັນ ມັນຄືຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານະ ຂອງຟຣີມັນບໍ່ມີ ຍົກຕົວຢ່າງ ອັນ ປະເທດໄທບໍ ຫຼືວ່າບໍລິສັດໄທ ສ້າງເສັ້ນທາງຈາກ ອາ ເມືອງ ບໍ່ແກ້ວ ຫ້ວຍຊາຍ ໄປຫາຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້ ນີ້ນະ ກະແມ່ນວ່າ ລົດດຸດຫັ້ນດຸດຖືກກົກໄມ້ໃດ ກະແປວ່າໄທເອົາໝົດ ແລ້ວບັດນີ້ນີ້ ໃນການແຂ່ງຊີເກມເຕະບານຫັ້ນ ກະເສດຖີໃຫຍ່ໃນປະເທດຫວຽດນາມມາສ້າງ ອັນ ຫໍພັກໃຫ້ນັກກິລາ ຢູ່ສະໜາມກິລາ ຢູ່ທີ່ແຖວ ດອນໜູນຫັ້ນ ກະວ່າສ້າງຟຣີ ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ແມ່ນ ບັດສ້າງແລ້ວລະກະເອົາຂີ້ດິນ ດອນຕອນຫຍ້າ ຈັດສັນໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ຢູ່ປາກຊ່ອງບໍ ທີ່ວ່າເປັນດິນດອນອຸດົມສົມບູນ ເຮັດສວນກາເຟບັກໃຫຍ່ ລະກະໃຫ້ເອົາຄົນຫວຽດມ າເປັນແຮງງານຢູ່ຫັ້ນ ບໍ່ເອົາຄົນລາວຊັ້ນເຕາະ ອັນນີ້ລະ ມັນ ມັນບໍ່ມີຂອງຟຣີ ແຕ່ວ່າໃນກໍລະນີນີ້ ຂ່າວ ຂ່າວບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ ແມ່ນບໍ ບໍ່ ອັນນີ້ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ເນາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງຜົນປະໂຫຍດ ກໍຄື ກໍຄືສິມີຢູ່ ຄືທ່ ານວ່າຫັ້ນແຫຼະເນາະ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າສ້າງຂຶ້ນນີ້ນະ ແມ່ນວ່າຈຸດປະສົງແທ້ໆນີ້ ມັນ ມັນ ມັນແມ່ນເພື່ອຫຍັງເນາະ ເພາະວ່າຈາກແຕ່ຫຼວງນ້ຳທາ ເລາະໄປຕາມຊາຍແດນຈີນ ໄປຫາ ອັນ ສາມຫຼ່ຽມທອງຄຳນີ້ ຍົກຕົວ ຢ່າງເມືອງເມິງບໍ ຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊີ້ນີ້ ມັນ ມັນເປັນບ້ານເລັກບ້ານນ້ອຍ ມັນບໍ່ມີຄວາມຈະເລີນໜັກໜາຫຍັງ ມັນບໍ່ມີອຸດສາຫະກຳ ເປັນຫຍັງໄປສ້າງນີ້ ມັນ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ແຈງເຫດຜົນອັນແທ້ຈິງໃຫ້ຊາບບໍ ອັນນີ້ກໍ ກະບໍ່ມີເຫ ດຜົນເນາະ ແຕ່ວ່າເຫດຜົນຫຼັກໆ ກໍຄືເປັນເລື່ອງຂອງການດູແລ ເລື່ອງຂອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ເລື່ອງຂອງຄວາມສະຫງົບຕາມເຂດແດນເນາະ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງຂອງການດູແລເລື່ອງຂອງຢາເສບຕິດພວກ ນີ້ເນາະ ເພາະວ່າແຖວນັ້ນສິມີຢາເສບຕິດຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍເນາະ ອື ກະແມ່ນຢູ່ ມາສ້າງຫົນທາງເພື່ອດູແລປາບປາມພວກເຖື່ອນທັງຫຼາຍ ແຕ່ວ່າມັນມີຫົນທາງ ພວກເຖື່ອນມັນກໍສະດວກສະບາຍ ມັນກໍເກັ່ງຂຶ້ນຄື ກັນເດ້ ມັນບໍ່ແມ່ນແຕ່ວ່າເກັ່ງຝ່າຍດຽວເດ້ ທ່ານນີ້

ມັນກະແປວ່າ ລົດບັນທຸກນີ້ ແປວ່າເກືອບດາດກັນພຸ້ນລະ ກັນແລ່ນໄປຫັ້ນ ກໍແບບຖະໜົນນັ້ນ ບາງສ່ວນ ບາງພາກ ບາງຕອນ ຈາກໜອງຄາຍໄປຫານະຄອນພະນົມລະ ເລັກໆນ້ອຍໆ ທີ່ວ່າລົດຊິວກັນໄປຊິວກັນມາ ອາ ດຈະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນຢູ່ເຂດຊາຍແດນລາວ ມັນໄກຫ່າງຈາກຊາຍແດນຈີນນີ້ປານໃດເນາະ ອັນນີ້ ໂຕເລກນີ້ ບໍ່ ບໍ່ຮູ້ວ່າຫ່າງໄກປານໃດ ກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ແຕ່ວ່າມັນເປັນເຂດແດນທີ່ຕິດກັບທ າງ ທາງພະມ້າເນາະ ເປັນ ເປັນຫຼັກ ອືມ ແຕ່ແຖວນັ້ນມັນກະຄືເວົ້າລະ ມັນ ມັນ ມັນໂດດດ່ຽວແທ້ໆ ມັນ ມັນ ບ້ານເມືອງກະບໍ່ໄດ້ໃຫຍ່ນະ ຍົກຕົວຢ່າງເມືອງເມິງຈັ່ງຊີ້ ມັນນ້ອຍໆໜຶ່ງ ລະຢູ່ທີ່ພູຄາຊີ້ ມັນກະບໍ່ມີບ້ານເມື ອງຫຼາຍນັກ ຄັນມີກະບໍ່ໃຫຍ່ບໍ່ໂຕດອກ ເປັນບ້ານຊື່ໆ ເອົາ ຈັ່ງໃດກະຢ່າ ກະແປວ່າໄດ້ທາງຟຣີວ່າຊັ້ນເທາະ